ວັນນີ້ເປັນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ 2024 ແຕ່ວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂອງລາວທີ່ອີງໃສ່ການນຳສິນຄ້າເຂົ້າເປັນຕົ້ນຕໍນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເ ທດ ຍັງສືບຕໍ່ສູງຢູ່ຄືເກົ່າ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານລັດໃນພະແນກການຄ້າຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ

ແຕ່ວ່ານຳເຂົ້າຄືກັນຊັ້ນລະ ເອີ ຢູ່ບ້ານເຮົາກະປູກຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຊິຢູ່ໃສ ປູກລະສົ່ງໄປຂາຍບ່ອນອື່ນບໍ ກະບໍ່ແນ່ໃຈ ຊັ້ນນາ ກະຍາກເງິນນີ້ລະ ຄັນເງິນແບບອັນ ປະມານຢູ່ 300,000 ເອງຕໍ່ພັນບາດນັ້ນ ທ່ານກ່າວ ຕໍ່ໄປອີກວ່າ ກະສິນຄ້າຂຶ້ນບໍ່ມີລົງນີ້ ກະໂອ ເມື່ອຍນຳຢູ່ວ່າ ການຄຸ້ມຄອງນີ້ກະຍາກຢູ່ຫັ້ນລະ ກະລົງປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າມັນກະໄປບອກວ່າ ໂອ ເຂົາຂາຍລົງຫຼຸດເດີ້ ແລະ ປັບໃໝກະໂອ ລະບຽບມັນມີໝົດ ແລະ ອາດຊິເປັ ນບາງເທື່ອກະຊິເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ໃນລາຍງານດ້ານການເງິນຂອງລາວ ທີ່ຫາກໍພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ໂດຍທະນາຄານໂລກ ເວົ້າວ່າ ໃນປີ 2023 ຜ່ານມາ ເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ ອ່ອນຄ່າລົງ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງປະມານ 29 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບເງິນບາດຂອງໄທ ແລະ 21 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາ ນອກຈາກນັ້ນ ການທີ່ທະນາຄານມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄົນແລກປ່ຽນເງິນໄດ້ຢ່າງຈຳ ກັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ແລະ ອັດຕາຢູ່ໃນຕະຫຼາດນອກ ທີ່ດຳເນີນຄູ່ຂະໜານກັນໄປນັ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະມານ 15 ເປີເຊັນ ສຳລັບເງິນໂດລາ ແລະ 8 ເປີເຊັນ ສ ຳລັບເງິນບາດ ປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຫຼຸດລົງ ກໍແມ່ນຍ້ອນການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງເປັນຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນໄປຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວ ງຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເລື່ອນເວລາໃນການໃຊ້ໜີ້ບາງຢ່າງກໍຕາມ ແລະ ກໍເປັນຍ້ອນການໄຫຼຂອງທຶນເຂົ້າມາໃນປະເທດຢ່າງຈຳກັດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ ມາດຕະການຄ ວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນນັ້ນ ລາຍງານນີ້ເວົ້າວ່າ ມັນໃຊ້ໄດ້ຜົນພຽງແຕ່ຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຕົ້ນເຫດຂອງການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າເງິນກີບເລີຍ ຕໍ່ສະພາບການນີ້ ອະ ດີດພະນັກງານອາວຸໂສຂອງທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ເງິນໃນຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊຳລະຄ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ໜີ້ຕ່າງປະເທດມີຢ່າງຈຳກັດ ເຊິ່ງກໍຄືບໍ່ກຸ້ມຮອດ 3 ເດືອ ນ ນັ້ນຄືສາເຫດສຳຄັນ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ

ກໍເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນໄປຕາມໆກັນ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຖ້າຄ່າຂອງເງິນກີບຫຼຸດລົງ 1 ເປີເຊັນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ 0.5 ເປີເຊັນ ດັ່ງນັ້ນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນລ ະດັບສູງ ຈົນກວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນມີສະຖຽນລະພາບ ໃນຂະນະທີ່ລາຄາສິນຄ້ານຳເຂົ້າບາງປະເພດຂອງໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງແດ່ແລ້ວ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງຢູ່ ກໍຄືເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 26 ເປີເຊັນ ເມື່ ອເດືອນຕຸລາ 2023 ຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາຄາອາຫານແມ່ນຢູ່ທີ່ 29 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ອີງຕາມບົດລາຍງາ ນຂອງທະນາຄານໂລກ ທັງໝົດນີ້ກໍຍ້ອນວ່າລາວມີໜີ້ສາທາລະນະ ແລະ ໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນຈາກລັດຖະບານ ຫຼື PPG ກວມເອົາເຖິງ 112 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2022 ແຕ່ວ່າມູນຄ່າດັ່ງກ່າວຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 125 ເປີ ເຊັນຂອງ GDP ຖ້າລາວເອົາໜີ້ທີ່ຄ້າງຈ່າຍ ແລະ ການຈັດການດ້ານການແລກປ່ຽນເງິນຕາເຂົ້ານຳ ເຊິ່ງທະນາຄານໂລກເວົ້າວ່າ ມັນກຳລັງທຳລາຍສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມອາດສ າມາດໃນການພັດທະນາຂອງລາວ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA